ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دىققىتىڭلاردا ئەركىن ئاسىيا رادىيومىزنىڭ ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىر جۈمە كۈنى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىۋاتقان بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشى. مىكروفون ئالدىدا بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئىخلاسمەنلىرىمىزگە بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئالدى بىلەن ئېقىن مەسىلىلىرى، خىتاي ۋە ئۇيغۇر دىيارىغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە ۋە ئوبزور ئاڭلىتىش پروگراممىلىرىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئوبزورچىلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا يېڭى تېمىلاردا پروگراممىلارنى ئاڭلاتماقچىمىز. مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن! دۇنيا مېدىتسىنا جەمئىيىتىنىڭ تۆتىنچى ئۆكتەبىردىن يەتتىنچى ئۆكتەبىرگىچە رۋاندادا ئۆتكۈزۈلگەن يەتمىش تۆتىنچى قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنى قارار ماقۇللاپ، ئۇيغۇر ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تەنقىد قىلغان قاراردا خىتاي مېدىتسىنا جەمئىيىتىنىڭ بېدېتې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىنى قوبۇل قىلىشىنى شۇنداقلا دۇنيا مېدىتسىنا جەمئىيىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ماقۇللىغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى قارارىغا ئەمەل قىلىشىنى تەلەپ قىلغان مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ بۇ قېتىملىق يىغىنىدا ماقۇللانغان قارارىدا خىتاي مېدىتسىنا ساھەسىنىڭ ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئازىيىپ كېتىشىدە ئوينىغان رولىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىنغان قاراردا مۇنداق دېيىلگەن دۇنيا مېدىتسىنا جەمئىيىتىنىڭ مەقسىتى تېبابەتچىلىك مائارىپى تېبابەتچىلىك ئىلمى تېبابەتچىلىك سەنئىتى تېبابەتچىلىك ئەخلاقى ۋە داۋالاش خىزمىتىدە يۇقىرى خەلقئارالىق ئۆلچەمگە يېتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئارقىلىق دۇنيادىكى بارلىق ئىنسانلارغا خىزمەت قىلىشتۇر لېكىن ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتى ئۈزۈك سېلىش، مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش ۋە تۇغماس قىلىش ئارقىلىق ئازايتىلماقتا. بۇ قىلمىشلارنىڭ ھەممىسى مېدىتسىنا خادىملىرىنىڭ ئىشتىراك قىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ. دۇنيا مېدىتسىنا جەمئىيىتىنىڭ قارارىدا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى بۇ ھەرىكىتىنى ئىزچىل ۋە كەڭ كۆلەمدە داۋالاشقا تايىنىش شەكلىدە داۋاملاشتۇرۇپ، پۈتكۈل داۋالاش كەسپىنى ئېتىبارسىزلاشتۇرىدىغان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بىلەن مەشغۇل بولماقتا ئىكەن. قاراردا يەنە دۇنيا مېدىتسىنا جەمئىيىتى ۋە ئۇنىڭ ئەزالىرىنىڭ ئەيىبلىنىشكە تېگىشلىك بۇ خىل قىلمىشلارغا قارىتا كۈچلۈك پوزىتسىيە تۇتۇشىنىڭ بىر ئەخلاقىي مەجبۇرىيەت ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن بۇ دۇنيا مېدىتسىنا جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى قېتىم بۇ خىل قارارنى ماقۇللىشى ئەمەس مەزكۇر تەشكىلات ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل بىر قېتىم قارار ماقۇللاپ ب د ت نىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى تەلەپ قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل ماقۇللىغان قارارىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى قاتتىق تەنقىد قىلغان لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇلۇشىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن شىددەتلىك تۆۋەنلەپ كېتىشىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىش ئۇيغۇر ئاياللىرىنى تۇغماس قىلىش سىياسىتى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى رەت قىلىپ كەلدى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئىجتىمائىي ساپاسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى ھەمدە ئۇلارنىڭ بۇرۇنقىدەك كۆپ تۇغۇشنى خالىماسلىقى سەۋەب بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلگەن.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بايانات ئېلان قىلىپ، ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىر خىتاي زىيارىتىنى باشلىغان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تاشقى ئىشلار ۋە خەۋپسىزلىك ئالىي كومىسسارى جوسېپ بورېلنىڭ خىتاي زىيارىتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى تەلەپ قىلغان. باياناتتا قەيت قىلىشىچە، ئالىي كومىسسار جوسېپ بورېلنىڭ زىيارىتى ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە سۆزلەش ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق پۇرسىتى ئىكەن. باياناتتا يەنە مۇنداق دېيىلگەن. باستۇرۇشنىڭ ئاخىرلىشىدىغانلىقىدىن ھېچقانداق بېشارەت يوق، بولۇپمۇ شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىپ، ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇشنى قەيت قىلىشىدىن كېيىن، باستۇرۇش سىياسىتى تېخىمۇ كۈچىيىدىغاندەك قىلىدۇ. جوسېپ بورېلنىڭ خىتاي زىيارىتى بۇ يىل تۆتىنچى ۋە يەتتىنچى ئايدا ئارقا-ئارقىدىن ئىككى قېتىم كېچىكتۈرۈلگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىر شاڭخەيگە يېتىپ كەلگەنلىكى مەلۇم. ياۋروپا خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، جوسېپ بورېلنىڭ زىيارىتىنىڭ ئاساسلىق كۈن تەرتىپلىرىنىڭ بىرى ياۋروپا كومىتېتىنىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ئوتتۇرىغا قويغان ئىستراتېگىيەلىك ساھەلەردە خىتايغا تايىنىش خەۋپىنى ئازايتىش مەسىلىسى ئىكەن. خەۋەردە يەنە جوسېپ بورېلنىڭ ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىر جۈمە كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن ئون ئىككىنچى قېتىملىق ياۋروپا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك دىئالوگىنى ئۆتكۈزىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. ياۋرو خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر دىئالوگ بېيجىڭنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىكى پوزىتسىيەسى، تەيۋەن مەسىلىسى، كىشىلىك ھوقۇق، ھاۋا كىلىماتى، ئىقتىسادىي ئىشلار، يەر شارى قەرز مەسىلىسى ۋە كۆپ تەرەپلىمىلىك سىستېمىنىڭ فۇنكسىيەسى قاتارلىق مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىندىكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار كومىسسارىئاتىنىڭ كۆپ قىرلىق مەسىلىلەر دىرېكتورى بېلىن مارتىنېز كاربونېل ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلگەن بىر قېتىملىق يىغىنىدا ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ياۋروپا خىتاي باشلىقلار يىغىنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر دەرىجىلىك سەھنىلەردە داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
خىتاينىڭ بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدىكى تاشقى ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن ئالتە پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنت ئازايغان. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئىمپورت تاۋارلىرىنىڭ مىقدارىمۇ ئازايغان. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇنىڭ توققۇزىنچى ئاي ئىچىدىكى ئىمپورت تاۋارلىرىنىڭ مىقدارى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن ئوخشاشلا ئالتە پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنت ئازايغان خەۋەرلەردە خىتاي ئىمپورت مىقدارى رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ پەرىزىدىن ئازراق ئارتىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە رويتېرز ئاگېنتلىقى ئىلگىرى خىتاينىڭ توققۇزىنچى ئاي ئىچىدىكى تاۋار ئىمپورتىنىڭ ئالتە پىرسەنت ئازىيىشى مۇمكىنلىكىنى پەرەز قىلغان، لېكىن خىتاينىڭ ئېكسپورتى رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ پەرىزىدىن تۆۋەن چىققان. رويتېرز ئاگېنتلىقى خىتاي ئېكسپورتىنىڭ ئازىيىپ كېتىشىنىڭ يەتتە پۈتۈن ئوندىن ئالتە پىرسەنتكە يېتىشى مۇمكىنلىكىنى پەرەز قىلغان ئىدى. ئامېرىكا سىي ئەن بىي سىي تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ئېكسپورتى بۇ يىل بەشىنچى ئايدىن باشلاپ ئايما ئاي تۆۋەنلەپ ماڭغان. خەۋەردە بۇ يىل خىتاينىڭ سودىسىنىڭ زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كېتىشىگە دۇنيادا خىتاي ماللىرىغا بولغان ئېھتىياجنىڭ ۋە دۆلەت ئىچىدە ئىستېمال تەلىپىنىڭ ئازىيىپ كېتىشى سەۋەب بولغانلىقى بىلدۈرۈلگەن لېكىن شۇنداقتىمۇ مەھسۇلات تۈرلىرىدە خىتاينىڭ ئاپتوموبىل ئېكسپورتى تېز ئېشىپ ماڭماقتا ئىكەن ھالبۇكى ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىشىدا بولۇپمۇ ئۇنىڭ رۇدا ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى كەڭ ئومۇملاشقان دەپ قارالماقتا خىتاينىڭ توققۇزىنچى ئاي ئىچىدىكى ئېكسپورت مىقدارى ئالتە پىرسەنتتىن ئارتۇق ئازايغان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دائىرىلىرى مەزكۇر رايوننىڭ يېقىنقى سەككىز ئاي ئىچىدىكى ئېكسپورت ئىمپورتىنىڭ شىددەتلىك ئارتقانلىقىنى قەيت قىلىشماقتا شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىر ئۈرۈمچى تاموژنا ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يېقىنقى سەككىز ئاي ئىچىدىكى ئىمپورت ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن ئەللىك بىر پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنت ئارتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۈرۈمچى تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇر رايونىنىڭ بۇ مەزگىلدىكى ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى ئىككى يۈز ئون توققۇز مىليارد بىر يۈز توقسەن مىليون يۈەنگە يەتكەن بۇنىڭ ئىچىدە قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ئېكسپورت ئىمپورتى توقسەن سەككىز پۈتۈن ئوندىن بەش پىرسەنت ئارتقان كىشىلىك ھوقۇق كۆزەتكۈچىلىرىنىڭ قارىشىچە، بۇ سانلىق مەلۇمات رايوننىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسىدىكى يېقىنقى ئالتە يىللىق ئۆزگىرىشنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئۇنىڭدىكى كارتىنىسىنى نامايان قىلىدىكەن.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بىر كومىتېتى ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىر دوكلات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ بىرلا ۋاقىتتا رۇسىيە ۋە خىتايغا قارشى ئىككى سەپتە ئۇرۇش قىلىشقا تەييارلىق كۆرۈشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىيەت كومىتېتىنىڭ بىر يۈز قىرىق بەش بەتلىك دوكلاتىدا قەيت قىلىنىشىچە، شۇڭا ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى كېڭەيتىشى، ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشى، يادرو قوراللىرىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى تېزلىتىشى، خىتاي ۋە رۇسىيە بىلەن بىرلا ۋاقىتتا ئۇرۇش پارتلاپ قېلىشقا تەييارلىق قىلىشى كېرەك ئىكەن. بۇ دوكلات ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتى تەيۋەن ۋە باشقا مەسىلىلەر سەۋەبىدىن رۇسىيە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئۇكرائىنا ئۇرۇشى سەۋەبىدىن ئۆتكۈرلىشىپ كەتكەن بىر پەيتتە ئېلان قىلىنغان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ دوكلاتنى تەييارلاشقا قاتناشقان بىر ئامېرىكا ئەمەلدارى رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ يادرو قوراللار ساھەسىدە ھەمكارلاشقانلىقىغا ئائىت ھەرقانداق بىر ئىستىخبارات ھەققىدە سۆز قىلمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇلار ئوتتۇرىسىدا مەلۇم شەكىلدىكى ئۆزئارا ماسلىشىشنىڭ بولۇشىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ ئەمەلدارنىڭ كۆرسىتىشىچە، بۇ ئامېرىكىنى ئىككى سەپتە ئۇرۇش قىلىش ۋەزىيىتىگە چۈشۈرۈپ قويىدىكەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بۇ دوكلاتى ئۆتكەن ھەپتە رۇسىيە دۆلەت دۇماسىنىڭ پات يېقىندا يادرو قوراللار سىنىقىنى ئومۇميۈزلۈك چەكلەش شەرتنامىسىدىن چېكىنىشنى مۇزاكىرە قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئېلان قىلىنغان. ھەربىي كۆزەتكۈچىلەر ئەگەر رۇسىيە بۇ شەرتنامىدىن چېكىنىپ چىقسا، بۇ رۇسىيە خىتاي ۋە ئامېرىكىنىڭ يادرو سىنىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ئەندىشە قىلماقتا. چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ يېقىنقى خەۋەرلىرىدە يېقىندىن بېرى خىتاينىڭ لوپنور يادرو سىناق مەيدانىدىكى ھەرىكەتلىرىنىڭ كۆپەيگەنلىكى، بۇ خىتاينىڭ يادرو سىنىقىغا تەييارلىق قىلىۋاتقانلىق ئېھتىمالىنى كۈچەيتىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ يادرو قوراللار تەھدىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە يەتتىنچى يىل بىلەن ئىككى مىڭ ئوتتۇز بەشىنچى يىلى ئارىسىدا تېخىمۇ ئېغىرلىشىدىكەن. شۇڭا ئامېرىكا ھازىردىن باشلاپ بۇنىڭغا تەييارلىق كۆرۈشى كېرەك ئىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىغا قارشى باشلىغان شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتە نىشانىنى چەت ئەللىك ياش خىتايشۇناسلارغا قاراتقان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاي دائىرىلىرى يىگىرمە بىر دۆلەتتىن كەلگەن يىگىرمە ئۈچ نەپەر چەت ئەللىك ياش خىتايشۇناسنى ئۈرۈمچىگە يىغىپ شىنجاڭ پېداگوگ ئۇنىۋېرسىتېتىدا چەت ئەللىك ياش خىتايشۇناسلارنى تەربىيەلەش شىنجاڭ سىنىپى ئاچقان شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بەرگەن بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە چەت ئەللىك ياش خىتايشۇناسلارنى تەربىيەلەش شىنجاڭ سىنىپىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىر ئۆتكۈزۈلگەنلىكى بۇ پائالىيەتنى خىتاي مەدەنىيەت ساياھەت مىنىستىرلىقى خىتاي چەت ئەل مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش مەركىزى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ساياھەت نازارىتى ۋە شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئېچىلىش مۇراسىمىدا بىرلەشمە ئەرەب خەلىپىلىكى ئۆزبېكىستان گېرمانىيە فىلىپپىن ئارگېنتىنادىن كەلگەن بەش نەپەر ياش خىتايشۇناس ئۆزلىرىنىڭ كەشمىشلىرى ۋە تەتقىقات ساھەلىرى بويىچە خىتاي توغرىسىدىكى ھېكايىلىرىنى سۆزلەپ ئۆتكەن خىتاينىڭ چەت ئەل ياش خىتايشۇناسلارنى ئۈرۈمچىگە يىغىپ ئۇلارغا شىنجاڭ سىنىپى ئېچىشى ئۇنىڭ چەت ئەل ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدىن پايدىلىنىپ غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىشىغا قارشى قوزغىغان خەلقئاراغا شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش ھەرىكىتىنىڭ يېڭى بىر باسقۇچقا ئۆتكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ دەپ قارالماقتا شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە يىگىرمە بىر كۈن داۋاملىشىدىغان بۇ كۇرستا يېتەكچى ئوقۇتقۇچىلار لېكسىيە سۆزلەش بىلەن نەق مەيدان زىيارىتىنى بىرلەشتۈرۈپ تەربىيەلەش ئەندىزىسىنى قوللىنىدىكەن

مەزكۇر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇر دىيارى ۋەزىيىتى شۇنداقلا دۇنيا مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېلان قىلىنغان مۇھىم خەۋەر، مۇلاھىزىلەر ھەققىدە يېڭى تېمىلاردا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرى ھەمدە ئوبزورلار ئاڭلىتىمىز. دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنلىرىدا بولسۇن! خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ئەڭ يېڭى ئەھۋالىغا قاراپ چىقىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بىلەن يېل ئۇنىۋېرسىتېتى بىرلىكتە ئون ئىككىنچى ۋە ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى چاقىردى. يىغىندا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە كۆرسىتىۋاتقان تەسىرى ھەمدە كېيىنكى قەدەمدە نېمىلەرنى قىلىش مۇمكىنلىكى ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئالىملار ئۆزئارا قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقىنىغا يەتتە يىلدىن ئاشقاندا، دۇنيا ئاخباراتى ۋە كىشىلەرنىڭ دىققىتى تەدرىجىي ھالدا باشقا دۇنياۋى تېمىلارغا بۇرۇلۇۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەنە شۇنداق بىر ۋەزىيەتتە دۇنيا ئىلىم ساھەسىدىكى ئەڭ داڭلىق بىلىم يۇرتلىرىنىڭ بىرى بولغان يېل ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىردىن باشلاپ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى تېمىسىغا بېغىشلانغان مەخسۇس مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ پائالىيەتلىرى باشلاندى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقى مۇھاكىمە يىغىنى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بىلەن يېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئورتاق ساھىبخانلىقى ۋە تىرىشچانلىقىدا ۋۇجۇدقا چىققان.

پائالىيەت زالىدىكى ئۈستەللەرگە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنى، ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر ھاياتى ۋە ئۇيغۇر سەنئىتىگە دائىر تۈرلۈك ماددىي بۇيۇملار، جۈملىدىن كىيىم-كېچەكلەر ۋە ھۆسنىخەتلەر ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ، مۇشۇلارنىڭ ئۆزىلا ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق بىر خەلق ئىكەنلىكىنى پائالىيەتكە ئىشتىراك قىلغان ھەرقانداق كىشىگە جانلىق ھالدا كۆرسىتىپ بېرەتتى. پائالىيەت ئەھلى ئۈچۈن تەييارلانغان ئۇيغۇر تائاملىرى ۋە باشقا ئۇيغۇر يېمەكلىرى بولسا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ يەنە بىر جۇلاسى سۈپىتىدە پائالىيەت كەيپىياتىغا ئۆزگىچىلىك ئاتا قىلغان ئىدى. شۇ قاتاردا يېل ئۇنىۋېرسىتېتى قىرغىنچىلىق تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى دېيۋىد سايمون سۆز ئالدى. ئۇ ئىخچام قىلىپ، بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ مۇھىملىقى، شۇنداقلا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەمدە ئۇنىڭ تۈرلۈك ساھەلەردىكى ئەكس تەسىرىنى ياخشىراق مۇھاكىمە قىلىش، شۇ ئارقىلىق ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقنى چەكلەشكە ئازراق بولسىمۇ ھەسسە قوشقۇدەك چارىلەرنى تېپىپ چىقىشقا يول ئېچىش لازىملىقىنى ئوتتۇرىغا. قويدى. بۇ قېتىمقى يىغىننى تەشكىللەشكە زور كۈچ چىقارغان شەخسلەرنىڭ بىرى ئامېرىكا تەۋەسىدە كۆزگە كۆرۈنگەن تېببىي دورىگەرلىك ئالىمى دوكتور رىشات ئابباس ئىدى. ئۇمۇ شۇ قاتاردا سۆز ئېلىپ، ئۇيغۇرلار بىر پۈتۈن مىللەت سۈپىتىدە قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقاندا يېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇشۇنداق بىر پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرۇشقا سورۇن ھازىرلاپ بەرگەنلىكىگە، شۇنداقلا بۇ قېتىمقى يىغىن ئۈچۈن ئارىلىقنى يىراق كۆرمەي، كەلگەن شان روبېرتس، جېيمىس مىلۋارد، سوفىي رىچاردسون قاتارلىق ئالىملار ۋە مۇتەخەسسىسلەرگە ئۆز تەشەككۈرىنى بىلدۈردى. ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىردىكى مۇھاكىمە يىغىنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈندى. يىغىننىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋىدىيو ئارقىلىق يىغىننىڭ ئېچىلىش نۇتقىنى سۆزلىدى. شۇندىن كېيىن مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا كۆرسىتىۋاتقان تەھدىتلىرى، ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۇچراۋاتقان كىرىزىسقا دۇنيانىڭ قايتۇرغان ئىنكاسىنى قانداق باھالاش دېگەندەك تېمىلار بويىچە ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلدى. پىروفېسسور شان روبېرتس ئۆز سۆزىدە ئۆتكەن ئالتە يىلدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى قاپ بەلدىن ئوشتۇۋەتكەن ھالەتتە ۋەيران قىلىۋەتكەنلىكىنى، شۇ قاتاردا ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ قايسى دەرىجىدە ئاسسىمىلياتسىيەنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتى. بولۇپمۇ ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ بۇ جەھەتتە ئەڭ قاتتىق زەربىگە ئۇچرىغانلىقىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ پۈتۈنلەي خارابلىققا يۈزلەنگەنلىكىنى، ئەمدى بولسا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بۇنىڭ ئاخىرقى ئاقىۋىتى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى سۆزلەپ كېلىپ، مۇشۇ ئەھۋاللارنىڭ ھەممىسىلا دېگۈدەك BDT ئېلان قىلغان قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى تەبىرلەرگە چۈشكەنلىكى ئۈچۈن، ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم غەرب سىياسىي ساھەسى بۇنى قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتكەن، دېدى. شۇنىڭدەك بۇ يوقىتىشلارنىڭ ۋە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۇچراۋاتقان كوللېكتىپ روھىي زەربىنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. شۇنداقلا بۇ خىل رېئاللىق ئالدىدا مۇھاجىرەت ھاياتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز تىلى، مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى قوغداپ قېلىش ئارقىلىق بۇ خىل قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇشنىڭ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. جورجتاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى جېيمىس مىلۋارد بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ئۇيغۇرلارنىلا ئەمەس، خىتاي كونتروللۇقىدىكى تېررىتورىيەدە بولغان ھەمدە خىتاي بولمىغان ھەممىلا مىللەتنى ئاسسىمىلياتسىيە شەكلىدە ئېرىتىپ تۈگىتىشكە ئاتلانغان. شۇ قاتاردا ئۇيغۇرلار بۇنىڭدىكى ئەڭ ئېغىر ھالاكەت تەقدىرىگە دۇچ كەلگەن. ئەمما بۇلارنىڭ ھەممىسى چىڭ ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىن بۇيان ئىجرا قىلىنىپ كەلگەن دۆلەت سىياسىتىنىڭ داۋامى بولۇپ، شى جىنپىڭ دەۋرىدە بۇنىڭ يۇقىرى پەللىسى يارىتىلغان. بولۇپمۇ چىڭ ئىمپېرىيەسىنى خىتاي دۆلىتىگە تەڭ قىلىۋېلىشتەك چۈشەنچىنىڭ ئۆزى بىر تۈرلۈك تارىخىي خاتالىق. چۈنكى چىڭ ئىمپېرىيەسى قۇرۇلغاندا مانجۇلار ھۆكۈمران بولۇپ، خىتايلارنى ۋە خىتاي دۆلىتىنى چىڭ ئىمپېرىيەسىگە قوشۇۋالغان. شۇ قاتاردا ئۇيغۇرلار، موڭغۇللار ۋە تىبەتلەرنىمۇ قوشۇۋالغان. چىڭ ئىمپېرىيەسى ھالاك بولغاندىن كېيىن بۇ خەلقلەرنىڭ ھەممىسى مۇستەقىللىق ئېلان قىلغان. شۇ قاتاردا ئىككى قېتىم شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ئېلان قىلىنغان ۋە بۇ رايوننىڭ خىتاينىڭ تەركىبىي قىسمى ئەمەسلىكى جاكارلانغان. شۇڭا بۈگۈنكى كۈندە چىڭ ئىمپېرىيەسىگە تەۋە بولغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى خىتاي دۆلىتىگە مەنسۇپ دەپ قاراش ھېچقانداق چەك باسمايدۇ. يىغىندا سۆز قىلغۇچىلاردىن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئېلتەبىر نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە كۆپرەك بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدا ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان ئىناق ۋە گۈزەل شىنجاڭ بەرپا قىلىش ھەققىدىكى تەشۋىقاتلىرىنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى نازارەت كونتروللۇق لاگېر ۋە تۇتقۇننىڭ ئاخىرلىشىپ قالغانلىقى ھەققىدىكى پىكىرلەرنىڭ مەلۇم بولۇۋاتقانلىقىنى قىلاتتى. ئەمما ئۇيغۇر دىيارىدىكى رېئاللىقنىڭ ئىلگىرىكىدىن ھېچقانداق پەرق قىلمايدىغانلىقىنى، پەقەت كۆرۈنۈشتە ئاشۇنداق ساختا مەنزىرىلەرنىڭ يارىتىلىۋاتقانلىقىنى، تۇتقۇن ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، ئەڭ ئاددىيسى بۇ قېتىمقى پائالىيەت زالىغا سۈرىتى ئېسىلغان شەخسلەرنىڭ ھېچقايسىسى قويۇپ بېرىلمىگەنلىكىنى سۆزلەپ كېلىپ، تىل ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى يوقىتىشلار، ئائىلە جۇدالىقى، مەجبۇرىي تويلاشتۇرۇش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش دېگەندەك قىرغىنچىلىق ھادىسىلىرى شەرقىي تۈركىستاندا ئىزچىل داۋام قىلىۋاتىدۇ، دېدى. يىغىننىڭ ئىككىنچى قىسمى ئەمدى نېمە قىلىش كېرەك؟ دېگەن تېمىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىققا دائىر بىر قاتار مەسىلىلەر ھەققىدە ئەركىن پىكىر قىلىشقا ئاجرىتىلدى. ھەر قايسى مۇتەخەسسىسلەر مۇشۇ نۇقتىنى چۆرىدىگەن ھالدا ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. پائالىيەتكە يېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلىرى، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە قىزىققۇچىلار، شۇنداقلا يېقىن ئەتراپتىكى قوشنا شتاتلاردىن كەلگەن بىر قىسىم ئۇيغۇر جامائىتى ئىشتىراك قىلدى.

ئۇلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ بىر تەرەپتىن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ما شىڭرۇينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىجرائاتلىرىنىڭ يېتەرلىك دەرىجىدە قاتتىق بولمىغانلىقىدىن نارازى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتسە، يەنە بىر تەرەپتىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا بىر قېتىمدا ھەل قىلىپ تۈگىتىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يەنىمۇ قەبىھلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن.

بۇ ئەھۋال خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىغا يېقىندىن دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان چەت ئەلدىكى بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە باشلىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ كۈنسايىن قەبىھلىشىشىگە قارىماي ئۇيغۇر ئېلىدىكى سىياسىي ۋەزىيەتنىڭ يېقىندىن بۇيان تېخىمۇ جىددىي تۈس ئېلىشى خىتاينىڭ ئىچكى ۋەزىيىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەن دەرۋەقە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىن باشلاپ تۇيۇقسىز غايىب بولۇشى ئارىدىن بىر ئاي ئۆتكەندە چىن گاڭنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇپ ئورنىغا سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ قايتىدىن تەيىنلەنگەنلىكى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلەرنىڭ قارا قۇتىلىق ماھىيىتىنى يەنە بىر قېتىم ئاشكارىلىغانىدى يەنە بىر تەرەپتىن فرانسىيە خەلقئارا رادىيوسىنىڭ بۇ يىل ئونىنچى ئىيۇل كۈنى بەرگەن خەۋىرىدىن مەلۇم بولغىنىدەك خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى راكېتا قىسمىنىڭ مۇئاۋىن قوماندانى ۋۇ گوخۇانىڭ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغانلىقى ئەمما خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى باش شتابىنىڭ ئۇنى مېڭىسىگە قان چۈشۈپ ئۆلدى دەپ ئېلان قىلىشىدەك يەنە بىر زور ۋەقە خىتاي ئارمىيىسى ئىچىدىكى ئىختىلاپ ۋە يەڭ ئىچىدىكى كۈرەشلەرنى يەنىمۇ ئاشكارىلاپ بەرگەنىدى كانادادا ياشاۋاتقان دېموكراتىك خىتاي فرونتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مانجۇريەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەرىكىتىنىڭ مەسلىھەتچىسى ۋە سىياسىي پائالىيەتچى شېڭ شۆ خانىم بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىزدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان بىر قاتار باستۇرۇش سىياسەتلىرىنىڭ جۈملىدىن نۆۋەتتىكى تىغنى ئىچىگە قارىتىش سىياسىتىنىڭ شەك شۈبھىسىزكى خىتاينىڭ ئىيۇل ئېيىدىن بۇيانقى يۇقىرى دەرىجىلىك قاتلاملىرىدا يۈز بەرگەن ئىچكى قالايمىقانچىلىق بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇنىڭ قارىشىچە بۇ ۋەقەلەر خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ھۆكۈمرانلىقى ۋە مۇستەملىكە سىياسىتىگە بولغان ئەندىشىلىرىنىڭ تېخىمۇ كۈچەيگەنلىكىنىڭ نامايەندىسى ئىكەن خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ پۈتكۈل دۆلەتنى كونترول قىلىدىغان سىياسىي ماشىنىسىدۇر ئۇ بارلىق ھوقۇقنى ئۆزىگە مەركەزلەشتۈرۈۋالغان بىر زوراۋان تەشكىلاتتۇر. كومپارتىيەنىڭ خۇددى باندىتلىققا ياكى مافىيەگە ئوخشايدىغان ئىچكى قۇرۇلمىسى بار. مەلۇمكى، خىتايدا خىتاي كومپارتىيەسىگە تەسلىم بولغان، ئۇنىڭ كۈنلۈكى ئاستىدا مەنپەئەتلىنىۋاتقان، شۇنداقلا ئۇنىڭغا سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلىرى مەۋجۇت. ھالبۇكى، كومپارتىيە تەرىپىدىن كونترول قىلىنغان، ئۇلارغا تەسلىم بولغان، شۇنداقلا ئۇلار ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلار، مەيلى قايسى كىشىلەر توپىغا ۋە ياكى قايسى مىللەتكە مەنسۇپ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، كومپارتىيە بۇ كىشىلەرگە ھەرگىز ئىشەنمەيدۇ. ھازىر بىز خىتاينىڭ ئىچكى ئەھۋالىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىپ تۇرىمىز. يەنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ نەچچە ئاي يوقاپ كېتىشى، خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنىڭ غايىب بولۇشى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە خىتاي ئارمىيەسى راكېتا قىسمىنىڭ پۈتكۈل رەھبەرلىكىنىڭ كونترول ئاستىغا ئېلىنغانلىقى قاتارلىقلاردىن خەۋەر تاپتۇق. شۇڭلاشقا مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە خىتاي كومپارتىيەسى نۆۋەتتە ئۆزىنىڭ خىتايدىكى بارلىق رايونلارغا بولغان ھۆكۈمرانلىقى ۋە مۇستەبىت سىياسىتىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن مافىيە قۇرۇلمىسىغا ئوخشاش مۇشۇ خىلدىكى قارا گۇرۇھلۇق ھۆكۈمرانلىقىنى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ.

ئەمەلىيەتتە شى جىنپىڭ ئۆز ئەتراپىدىكى ھېچكىمگە ئىشەنمەيدۇ. ئۇنىڭ ئىنتايىن گۇمانخور بىر مىجەز خاراكتېرى بار. بۇ يەردىكى مۇھىم بىر نۇقتا شۇكى، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئۇيغۇر رايونىنى بىر ھەر قاچان پارتلاتقۇچ بومبا دەپ قارايدۇ. شۇڭا شى جىنپىڭ ھەر ۋاقىت ئۇيغۇر ۋەزىيىتىدىن ئالاھىدە ئەنسىرەيدۇ. مانا بۇ ئۇنىڭ چېكىدىن ئاشقان كونترول قىلىش سىياسەتلىرىنى داۋاملىق كۈچەيتىشىدىكى مۇھىم ئامىلدۇر. ئەمما بۇ خەلقنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك قارشىلىقىنى پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا بۇ خىل ئەھۋالدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئەمەلىيەتتە ئاز سانلىق مىللەتلەر رايونلىرىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن، نۆۋەتتىكى خەلقئارا ۋەزىيەت خىتاي ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىسىز. چۈنكى ئامېرىكا ۋە كانادانى ئۆز ئىچىگە ئالغان غەربتىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر خىتاينىڭ نورمال بىر دۆلەت سۈپىتىدە ئۆزئارا ھەمكارلىشىشى ھەتتا دوستانە رىقابەتلىشىشىنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى تونۇپ يەتتى شۇڭا بىز خىتاينى پۈتۈن دۇنياغا شۇنداقلا دۇنيانىڭ تىنچلىقىغا تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقان ئىنتايىن خەتەرلىك بىر ھاكىمىيەت دەپ قارىشىمىز كېرەك. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ياپونىيەدىكى شىزۇئوكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىنسانشۇناسلىق ۋە ئىجتىمائىي پەنلەر فاكۇلتېتىنىڭ پىروفېسسورى موڭغۇل تەتقىقاتچى موڭغۇل تارىخى بويىچە مۇتەخەسسىس ئوخنوس چوكتۇ ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇ خىتاينىڭ مەيلى ئۇيغۇر رايونىدا بولسۇن ياكى ئىچكى موڭغۇل تىبەتتە بولسۇن بىر قېتىمدا مەڭگۈلۈك ھەل قىلىش ستراتېگىيىسىنى قوللىنىپ خىتايدىن باشقا يەرلىك مىللەتلەرنى يوقىتىشنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى
بىز خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان، يەنى شىنجاڭ مەسىلىسىنى بىر قېتىمدا ھەل قىلىپ تۈگىتىش سىياسىتىنى ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. شۇنداقلا خىتاي ھازىر ئىچكى موڭغۇلدا ھېچقانداق مەسىلە يوق دەپ قارايدۇ. ئەمما ئۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قانداق جازا تەدبىرلىرى قوللىنىشىغا قىلچە پەرۋا قىلماستىن، شەرقىي تۈركىستاندا ھەممىنى بىر قېتىمدا ھەل قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. چۈنكى خىتاي بارلىق ھەل قىلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ، مەسىلىنى مەڭگۈ ھەل قىلىشنى، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بۇ قېتىملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئارقىلىق تۈپتىن ھەل قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ. خىتاينىڭ ئاخىرقى ئىستراتېگىيەلىك پىلانى شۇكى، ئۇ ئۆزىگە زىيانلىق دەپ قارىغان بارلىق كۈچلەرنى پۈتۈنلەي يوقىتىشنى كۆزلەۋاتىدۇ. شۇڭا مېنىڭ قارىشىمچە، بۇ ئىنتايىن خەتەرلىك بىر سىگنالدۇر. بۇ ۋەجىدىن مەن ھەر قاچان شۇنى تەكىتلەيمەنكى، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا، ئىچكى موڭغۇلغا، ۋە ياكى باشقا چېگرا رايونلارغا ئەۋەتىلگەن، مەيلى تىلەمچىسى بولسۇن ياكى سەرخىللىرى بولسۇن، خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ھەممىسى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى قوللايدۇ. بىز بۇنى ناھايىتى ئېنىق چۈشىنىپ يېتىشىمىز كېرەك.
ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان خىتاي يازغۇچى خې ئەنچۈەن ئەپەندى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى تىغنى ئىچىگە قارىتىش سىياسىتىنىڭ جۈملىدىن شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش پارتىيىنىڭ ئومۇمىي رەھبەرلىكىنى قوغداش پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتەك بۇ بىر قاتار يول يورۇقلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئەينى ۋاقىتتىكى ماۋزېدۇڭنىڭ مەدەنىيەت ئىنقىلابى مەزگىلىدىكى سىياسىي ھەرىكىتىدە تەكىتلەنگەن مەزمۇنلار بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى خې ئەنچۈەن ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى

ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق يەرلىك خەلقنى ئالۋاستى قىلىپ كۆرسىتىپ كەلمەكتە شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىق ھەرىكىتىنى تېررورلۇق ھەرىكىتى دەپ ئەيىبلەپ كەلمەكتە يەنە بىر تەرەپتىن ھازىر خىتايدا جاسۇسلارنى تۇتۇش چاقىرىقى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ ۋە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇنىڭ يوقاپ كېتىشىدەك غەلىتە سىياسىي ۋەزىيەت مەۋجۇت بولماقتا بۇ خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئۆز ئىچىدىكى بارلىق كىشىلەرنى خەتەرلىك دەپ گۇمان قىلىشتەك كەيپىياتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ئەلۋەتتە بۇ يەنە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئىچىدىكى بارلىق كىشىلەرنىڭ خەتەر ئىچىدە قالغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇ بۇ دېمەككى شى جىنپىڭ ئۇ ئۆزى ئىشىنىپ ئۆستۈرگەن يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار ۋە سىياسىي بيۇرودىكى كاتتا باشلارنىڭ ھەممىسىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىگە ۋە شى جىنپىڭغا بولغان شەخسىي ساداقەتمەنلىكىدە مەسىلە بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭ ياۋروپا ۋە ئامېرىكا بىلەن بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەردە بەزى مەسىلىلەر كۆرۈلمەكتە كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا بۇ ئۆز نۆۋىتىدە شى جىنپىڭنىڭ ھازىر قول ئاستىدىكى كىشىلەرنىڭ ساداقەتمەنلىكىدىن گۇمانلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا ھازىر شى جىنپىڭنى ھەتتا ئۆزىدىنمۇ گۇمانلىنىدۇ دېسەك خاتا بولمايدۇ بىز نۆۋەتتە خىتاينىڭ مىنىستىر دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭمۇ خىتاي كومپارتىيىسىگە بولغان ئىشەنچىنى يوقاتقانلىقىنى

ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
پروفېسسور، خەلقئاراغا تونۇلغان ئۇيغۇر فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇت

ئەنگىلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتىنىڭ بۇ ھەقتە ئۆز تور بېتىدە خەۋەر بېرىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق پىنتېر مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئەنگىلىيە يازغۇچىسى مايكىل روزېن راھىلە داۋۇتنىڭ جاسارەتلىك يازغۇچى مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلىكىنى ئېلان قىلغان ھەمدە مۇكاپاتنى ئېلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىپ شۇ تاپتا مەن ئەنگىلىيە كۇتۇپخانىسىدا تۇرۇپ ئۆزۈم ئىگە بولغان ئەركىنلىك ياكى باشقا ئىنسانلار نورمال دەپ بىلىدىغان ئەركىنلىك بىلەن ئاشۇ ئەقەللىي ئەركىنلىكىمۇ تارتىۋېلىنغانلارنىڭ ئارىسىدىكى چوڭ پەرقنى تولۇق ھېس قىلماقتىمەن مەنمۇ كۆپ ۋاقتىمنى فولكلورغا خەلق چۆچەكلىرى ۋە ناخشىلىرىنى توپلاپ ئۇلارنى تەتقىق قىلىشقا سەرپ قىلدىم ئۇلاردىن زوقلاندىم ئۇلارنىڭ قىممىتىنى ئۇلاردا ئىپادىلەنگەن ئىدىيە ۋە ھېسسىياتنى چۈشىنىشكە تىرىشتىم ئامېرىكا شائىرى كارل ساندبۇرگ ئېيتقاندەك ئەگەر بىر كىم مەن ياخشى كۆرگەن ئىشنى قىلغانلىقى سەۋەبىدىن قامالغان بولسا مەن بۇنىڭغا ئېچىنىمەن ھەم غەزەپلىنىمەن شۇڭا مەن فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇتنى بۇ يىلقى جاسارەتلىك يازغۇچى بولۇشقا تاللىدىم دېگەن مايكىل روزېن ئەنگىلىيىنىڭ داڭلىق بالىلار يازغۇچىسى بولۇپ ئۇ راھىلە داۋۇتقا بولغان قايىللىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە ئۇنىڭ روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن داۋاملىق كۈچلۈك بولۇشىنى تىلەيدىغانلىقىنى ئۇنىڭ ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان بۇ ئىشلارنىڭ ئۇنىڭغا ئازراق بولسىمۇ ياردىمى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان قىزى ئەقىدە پولات

ئاشۇ ئاپامنىڭ قاچان ئۆزى مۇشۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ياخشى خەۋەرنى ئاڭلاشقا قاچان بىر خۇدايىم نېسىپ قىلار دەپ خىيالىم مۇشۇ كەپ قالدى. ئىككىنچىسى بۇ ئاپامنىڭ مۇددەتسىز كېسىۋەتكەنلىكىنى ئاڭلاپ قاچان بىر ئەركىنلىككە ئېرىشەر ئۈمىد بارمۇ ياكى تۈرمىدە ئۇ كېتەمدۇ دەپ ئەنسىرىشىم بار، شۇڭا كۆڭلۈم بەك يېرىم بولغان يېرى مۇشتاق بىر ھەممە ئادەمنى پەخىرلەندۈرىدىغان بىر مۇكاپاتنى ئېرىشىپ تۇرۇپ، ئاپام ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ، ئۆز قۇلىقى بىلەن ئاڭلىيالمىغانلىقى ئۈچۈن مەن كۆڭلۈم بەك يېرىم بولدى. بىر ياقتىن بىزە كۆڭلۈم تەسەللى بولغان يېرى بۇ ئاپامنىڭ بۇرۇندىن تارتىپ كەسپىگە سىڭدۈرگەن ئەجرىنىڭ نەتىجىسى دەپ ئويلايمەن. ھېلىقى خەلقئارا، ئىنتېرناشنال كوميۇنىتىلار مۇشتاق ئۇيغۇر زىيالىي ھازىر تۈرمىدە دېگەن مۇشۇ ئىشنى ھەم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زۇلۇمىنى مۇكاپات ئارقىلىق تېخىمۇ جىق ئەدەم بىلدى دەپ تەسەللى بولدى.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا تۇتۇلۇپ ئالتە يىل ئىز-دېرىكى بولمىغان راھىلە داۋۇتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن دۆلەت بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزۈش جىنايىتى دېگەن قارىلاش بىلەن ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ئالدىنقى ئايدا مەلۇم بولغانىدى يازغۇچى مايكىل روزېن ئېكس يەنى تىۋىتتېردا يازغان ئىنكاسىدا ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇرشۇناس مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى رېيچېل خاررىس خانىمنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى راھىلە داۋۇتنى ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىش ئارقىلىق ئۇنى تامامەن ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ئەمما بىز قەتئىي ئۇنتۇمايمىز دېگەن سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ بۇ پىكىرنى تامامەن قوللايمەن دەپ يازغان دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ خەلقئارالىق جاسارەتلىك يازغۇچى مۇكاپاتىنى لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا تەتقىقاتى ئىنستىتۇتى پروفېسسورى رېيچېل خاررىس خانىم راھىلە داۋۇتقا ۋاكالىتەن تاپشۇرۇۋالغان ۋە سۆز قىلغان ئۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇ ھەقتە ئۇچۇر بېرىپ مۇنداق دېدى ئىنگلىش پەن ئىز ئە رېللى گرېيت ھىيۇمېن رايتس ئورگانايزەيشىن دە كامپەينس فو رايتىز ھۇ ئا رېپرېسد فو ۋات دەيڤ رېتتېن ئېن ۋات دەيڤ سەد.
ئەنگلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى يازغان ئەسەرلىرى ياكى سۆزلىگەن نۇتۇقلىرى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان يازغۇچىلارنىڭ ھوقۇقىنى قوغدايدىغان مۇھىم كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى ئۇلارنىڭ بۇ مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىغا كۆپ كىشىلەر قاتناشتى ۋە نەق مەيداندىن تارقاتتى بىز ئۇ يەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى بىلىپ كەتمەيدىغان مېھمانلارنىمۇ كۆردۇق مەن ئۇلارغا راھىلە داۋۇتنىڭ ئەھۋالىنى ئېيتىپ بەرسەم ھەيران قالدى ھەم تەسىرلەندى ئۇلار راھىلە داۋۇتنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن ئىلگىرى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن ئاكادېمىك تەتقىقاتچى ئىكەنلىكىنى، سىياسەتنىڭ توساتتىن ئۆزگىرىشى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باستۇرۇش ئوبيېكتىگە ئايلىنىپ قالغانلىقى ھەم شۇ تۈپەيلى ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى بىلدى. راھىلە داۋۇت ھازىر ئۆز دىيارىدا باستۇرۇلغان ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭ كۈچلۈك سىمۋولىغا ئايلىنىپ قالدى. Rahila has become a very powerful symbol of the repression of Uyghur intellectuals in the Uyghur homeland.
مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە راھىلە داۋۇت خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى ۋە ئەنگلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان يازغۇچىلارنىڭ تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالغان بولۇپ مەزكۇر جەمئىيەتنىڭ پائالىيەت نىشانى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۈرمىگە سولانغان ۋە خەتەرگە دۇچ كەلگەن يازغۇچىلارنى قوللاش ئىكەن بۇ يازغۇچىلار تەشكىلاتلىرى راھىلە داۋۇتنىڭ قاماققا ئېلىنىشى ئۇنىڭ پىكىر ئەركىنلىكىگە قىلىنغان زىيانكەشلىك دەپ قارىغان ۋە ئۇنى دەرھال شەرتسىز قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ قىزى ئەقىدە پولات بۇ مۇكاپاتنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى مەنچە بولغاندا بۇ بىر بەك ئەھمىيەتلىك ئىش دەپ ئويلايمەن چۈنكى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ياقى نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر زىيالىيلار ئۇيغۇر يازغۇچىلار تۈرمىگە سولاندى ھەم ئۇزۇن مۇددەتلىك تۈرمە جازاسى بېرىلدى. ئۇنىڭدىن بىر نەچچە يىل بۇرۇن ئىلھام توختى ئەپەندىممۇ ئاشۇ مۇددەتسىز كېسىلىپ كەتتى. بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ ئۇيغۇر زىيالىيلارغا بولغان بىر خىل باستۇرۇشى ھەم زۇلۇمىنىڭ ئىسپاتى. ۋەتەندە ئۇيغۇر زىيالىيلار ئازابلىنىۋاتىدۇ. شۇنداق بىر چاغدا مۇشۇ مۇكاپاتنى بىر ئاپامغا، مۇشۇ بىر ئۇيغۇر زىيالىيغا بېرىش مۇشۇ ئۇيغۇر زىيالىيلار تۈرمىدە يېتىۋاتىدۇ دېگەن بىر ھەقىقەتنى دۇنياغا مۇنداق تونۇشتۇردى دەپ ئويلايمەن.
مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا، ئەنگلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بىرىنچى يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، دۇنيادىكى تۇنجى ھۆكۈمەتسىز تەشكىلاتلاردىن بىرى، شۇنداقلا كىشىلىك ھوقۇقنى تەشەببۇس قىلغۇچى خەلقئارا ئورگانلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدىكەن. ئەنگلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى يەنە خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتىنى قۇرغان بولۇپ، بۇ جەمئىيەتنىڭ يۈزدىن ئارتۇق دۆلەتتە بىر يۈز قىرىق بەش مەركىزى بار ئىكەن ئەنگىلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى تەسىس قىلغان پىنتېر مۇكاپاتى بىلەن خەلقئارالىق جاسارەتلىك يازغۇچى مۇكاپاتى ئەدەبىياتتىكى پىكىر ئەركىنلىكىگە بېغىشلانغان يىللىق مۇكاپات بولۇپ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىل نوبېل ئەدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئەنگىلىيە يازغۇچىسى خارولد پىنتېرنىڭ نامىدا تەسىس قىلىنغان بۇ مۇكاپاتقا پىكىر ئەركىنلىكىنى قوغداشتا كۆرۈنەرلىك تۆھپە قوشقان جاسارەتلىك يازغۇچىلار ئېرىشىپ كەلگەن بىز راھىلە داۋۇتقا بۇ شەرەپنى بەرگەن ئەنگىلىيە قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى ۋە راھىلە داۋۇتنى تاللىغان ئەنگىلىيە يازغۇچىسى مايكىل روزېن بىلەن ئالاقىلىشىشقا تىرىشقان بولساقمۇ ۋاقتىنچە جاۋاب ئالالمىدۇق داۋالغۇش ۋە ئۆزگىرىشلەر بىلەن تولغان مۇرەككەپ دۇنيا ۋەزىيىتى ئاستىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭدا بىر يول بىر بەلباغ قۇرۇلۇشىنىڭ ئونىنچى يىللىقىنى تەبرىكلەپ يىغىن ئېچىش قارارى ۋە يىغىن كۈنىنىڭ بېكىتىلىشى دۇنيانىڭ كۈن تەرتىبىگە كەلدى يىغىندىن بىر ھەپتە بۇرۇن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ، خىتاي ئاخبارات ۋە تاراتقۇلىرىنىڭ بىر يول، بىر بەلباغ قۇرۇلۇشى، تىنچلىق، تەرەققىيات، باراۋەرلىك، ئادالەت، دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك قاتارلىق ئورتاق قىممەت قارىشىنى قوغدايدۇ دەپ، سىياسىي تەشۋىقاتنى كۈچەيتكەنلىكى مەلۇم. خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى ۋە نارازىلىقىنى قوزغىدى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن.
رۇسىيە ۋە ئۇكرائىنا، پەلەستىن ۋە ئىسرائىلىيە توقۇنۇشى يۇقىرى پەللىگە چىققان، خىتاينىڭ غەرب دۆلەتلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى يىرىكلەشكەن بىر مەزگىلدە، بېيجىڭدا يېقىندا ئېچىلىدىغان بىر بەلباغ، بىر يول خەلقئارالىق يىغىنى ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ بولۇپمۇ خىتاي ۋە بىر بەلباغ بىر يول ھەم ئوتتۇرا ئاسىيا ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى جەلپ قىلماقتا رويتېرسنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە دېيىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ باشلانغانلىقىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بېيجىڭدا ئونىنچى ئاينىڭ ئون يەتتە ۋە ئون سەككىزىنچى كۈنلىرى خەلقئارالىق يىغىن ئۆتكۈزىدىكەن بۇ يىغىنغا كىملەر كېلىدۇ يىغىندا قانداق قارارلار ئېلىنىدۇ بۇ قىزىق تېما بولماقتا لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ بۇ قېتىمقى يىغىنى مۇناسىۋىتى بىلەن بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى كۆككە كۆتۈرگەن بولۇپ خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كابىنېتىنىڭ ئۇچۇر ئىشخانىسى ئونىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ھەققىدە مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلىپ مۇنداق دېگەن بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىقى كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى ئۇ دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ يېڭى پۇرسەتلەرنى ھازىرلاپ خەلقئارا سودا ۋە مەبلەغ سېلىش ئۈچۈن يېڭى سەھنە ھازىرلاپ بەردى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىغا قاتناشقان دۆلەتلەردە خىتاي تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ بۇ دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتى كۈچەيتىلدى خەلقلەرنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلىدى خىتاي دائىرىلىرى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ نەتىجىلىرىنى قانچە كۆككە كۆتۈرسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئېرىشىش كۈچلىرىنىڭ ئۇنچە زور بولمىغانلىقى ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ نۇرغۇن پىلانلىرىنىڭ ئىشقا ئاشمىغانلىقى ھەتتا مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىغانلىقى مۇتەخەسسىسلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پروفېسسورى دوكتور شان روبېرتس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ خىتاينىڭ ئىقتىسادىدىكى تۈرلۈك ئېغىر مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇ كۆزلىگەن نەتىجىلەرگە ئېرىشەلمىگەنلىكى ئۇنىڭ نۇرغۇن ئىقتىسادىي تۈرلىرىنىڭ ئاستىلىغانلىقى مانا شۇ نۇقتىدىن خىتاينىڭ بۇ قېتىمقى يىغىنىنى ئېچىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ يەنە كىمنىڭ بېيجىڭدىكى يىغىنغا كېلىدىغانلىقى ۋە كىمنىڭ يىغىنغا كەلمەيدىغانلىقى بەك مۇھىم دەپ ئەسكەرتتى پروفېسسور روبېرتس مۇنداق دېدى. بۇ بېيجىڭ ۋە شى جىنپىڭ ئۈچۈن مۇھىم بىر پائالىيەت. ئۇ بىر بەلباغ، بىر يول تۈرىگە قاتناشقان دۆلەتلەرنىڭ بۇ تۈرلەرنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقى ھەققىدە كاپالەت بېرىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بىز ئالدى بىلەن كوۋىد كېسىلى تارقالغاندىن باشلاپ خىتاي ئىقتىسادىدىكى مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن بىر بەلباغ بىر يول تۈرلىرىنىڭ ئاستىلىغانلىقىنى كۆردۇق مېنىڭچە خىتاي قايسى دۆلەتلەرگە قانداق قەرز بېرىدۇ خىتاي بۇنىڭغا كۆپ دىققەت قىلىدۇ چۈنكى كۆپلىگەن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپمۇ كوۋىد ناينتىندىن كېيىن خىتايدىن ئالغان قەرزلەرنى تۆلەشتە قىيىنچىلىق تارتىۋاتىدۇ شۇڭا كىمنىڭ بېيجىڭدىكى يىغىنغا كېلىدىغانلىقى ۋە كىمنىڭ يىغىنغا كەلمەيدىغانلىقى بەك مۇھىم شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىملەرگە ۋەدە بېرىپ كىملەرگە ۋەدە بەرمەيدىغانلىقى بەك مۇھىم. قازاقىستاندىكى گېئو ئىقتىساد مۇتەخەسسىسى قازاقىستان دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى شېرىپجان نادىروف ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يولنى گېئو سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مەنپەئەتى ئۈچۈن بىر قورال ئورنىدا ئىشلەتكەنلىكىنى بايان قىلدى ئۇ بۇ مەزكۇر قۇرۇلۇشقا قاتناشقان دۆلەتلەر ۋە خەلقلەرگە پايدا ئېلىپ كەلمىدى بىزگە خىتايدىن تېخنىك ياردەم كەلمىدى بۇ خىتاي دۆلىتىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن قۇرۇلغان دېدى مۇنۇ روسىيەنىڭكى ئالىملىرىنىڭكى پىكرى بويىچە شۇ ئون يىل بۇرۇن بىر يول بىر باغ بىر يولدا ئەنە ئىنتايىن كۆپ ياخشىلىقلار بولىدۇ ياخشى مەسىلەن نېمىلەر نەتىجىلەر بولىدۇ دەپ شۇنداق ۋەدە بەرگەن خىتاينىڭكى رەھبەرلىرى. بىراق دەيدۇ ئاشۇ روسىيە ئالىملىرى ئۇنداق ئەھمىيەت يوق. بۇ بىر يول، بىر باغ، بىر يولنىڭكى پايدىسىنى ئاساسەن قازاقىستانلا كۆرىدۇ. باشقا مەملىكەتلەر ئۇنىڭدا پايدا كۆرمەيدۇ دېگەن ئاشۇنداق پىكىرنى ئاڭلىدىم مەن. ئىككىنچىدىن، بۇ يول مېنىڭ پىكرىم بويىچە ساياساتلىق بىر قورال.

تۆمۈريولى ياخشى تەرىپىمۇ بار، ياخشى تەرىپى كۈندە ئىككى يۈز يىگىرمە ئېشېلون پويىز ئۆتىدۇ، قازاقىستان ئارقىلىق ئىش ئورۇنلىرى پەيدا بولىدۇ، بىراق ھېچقانداق ئىنۋېستىتسىيە كىرمەيدۇ بىزگە، ھەمىشە پىششىقلاش، يېڭى تېخنولوگىيە ئارقىلىق زاۋۇت، فابرىكىلار قۇرۇلمايدۇ، ئاساسەن بۇ يولنىڭ ۋەزىپى. بىزدىن خام ئەشيانى خىتايغا ئاپىرىش. كۆپ مەملىكەتلەر ئۈچۈن مۇنىڭ مال سودا تەرەپتىن پايدىسى بار، ئىقتىساد تەرەپتىن تېخى ئۇنداق پايدىنى سانائەت تەرەپ، يېزا ئىگىلىك جەھەتتىن، يەنە باشقا مۇنۇ ئىندۇسترىيە تەرەپتىن باشقا مەملىكەتلەرنىڭ پايدىسى ئاز، پايدىسى ئاز. باشقا مەملىكەتلەرگە بېرىدىغان پايدىسى بۇ يولنىڭكى ئانچە يۇقىرى ئەمەس. ئاساسەن بۇ خىتاي دۆلىتى ئۈچۈن سېلىنىۋاتقان يول. لېكىن خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كابىنېتى ئۇچۇر ئىشخانىسىنىڭ ماقالىسىدا خىتاينىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرى مەدھىيلىنىپ مۇنداق دېيىلگەن بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى باشقۇرۇش سىستېمىسى ياخشىلاشنىڭ يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىپ يەر شارىغا تېخىمۇ زور ئىشەنچ ۋە مۇقىملىق ئېلىپ كەلدى داۋالغۇش ۋە ئۆزگىرىشلەر بىلەن تولغان دۇنيادا بىر بەلباغ بىر يول خىتاينىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىغا كۆپ پايدا يەتكۈزدى ئۇ تىنچلىق تەرەققىيات باراۋەرلىك ئادالەت دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك قاتارلىق ئورتاق قىممەت قارىشىنى قوغدايدۇ ھالبۇكى قىرغىزىستاننىڭ بىشكەك شەھىرىدىكى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سىياسەتشۇناس رەھىمجان ھاپىزوف بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ دۇنيا تىنچلىقى ۋە دېموكراتىيىسى ئۈچۈن تەھدىت ئېلىپ كەلگەنلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ قۇرۇلۇش بەك خەتەرلىك بۇ قۇرۇلۇشقا قاتناشقان ئىقتىسادىي ئاجىز دۆلەتلەر خەتەر ئىچىدە

يول بىر بالۋاق يولىمىز ھېچقاچان سېنىڭكى ھاياتىڭلارغا سېنىڭكى بىخەتەرگە زەرەر كەلتۈرمەيدۇ بىز ئومۇميۈزلۈك شۇ مەدەنىي ئىش تەرەپتىن بولامدۇ ئىقتىساد تەرەپتىن بولامدۇ ئالاقە قىلىمىز بۇ قورقۇنۇچلۇق ئەمەس دېمەكچى-دە شۇنىڭ ئۈچۈن بېيجىڭ چۈشىنىۋاتىدۇ ھەربىر دۆلەتلەرنىڭ ھەربىر جەمئىيەتلەرنىڭكى بۇ بېيجىڭنىڭ تۇتقان گېئوستراتېگىك مەقسىتىنى سىياسىتىنى چۈشىنىۋاتىدۇ شۇنى بىلىپ تۇرۇپ بۇلار ئالدىنئالا

ئاشۇ خىتاينىڭ تەسىرى ئۆتۈپ كەتكەن. مەن ئەمدى بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئىسمىنى ئاتىمايمەن. بىلىش كېرەككى، خىتاينىڭ يامان ئىقتىساد تەرەپتىن چوڭ تەسىرى بار دۆلەتلەر بۇنى ئېيتىشتىن قورقىدۇ، چۆچۈيدۇ. بۇ بېيجىڭنىڭ مەقسىتى ئۆزى بىلەن چۈشىنىشلىك. بىلىدۇ شتو، بۇ بۇ دۆلەتلەر ئىقتىساد جەھەتتىن ئاجىز، تەرەققىي قىلمىغان. شۇ بىلىپ تۇرۇپ شۇ ئۇلار قايتۇرمايلىقىنى بىلىدۇ ئالدىن ئالا. ئەمما ئۇلارنىڭ بىر قۇۋلۇق ھىيلە، ئۇلار بېرەلمىسە بۇ بېيجىڭ تەرەپ ئۇلارغا شەرت قويىدۇ. مۇنچىنچى پەيتتە تۆلەيسىلەر يا بولمىسا يا قېزىلما بايلىقلىرىنى بېرىسىلەر ئوتتۇز قىرىق ئەللىك يىلغا يېقىن يا بولمىسا ئۆزۈڭلارنىڭكى بىر قىسىم يەرنى بېرىڭلار دەپ شەرت قويىدۇ مانا شۇنىڭغا يارقىن بىر مىسال مانا تاجىكىستان ئەمما تاجىكىستان مانا ئۆزئارىلىقى قەرزنى قايتۇرالماستىن ئۈچ تۆت مىلياردقا يېقىن ئاشۇ ئۆزىنىڭ تېررىتورىيىسىنىڭ ئىككى پروتسېنتىنى رەسمىي مەتبۇئات ۋاسىتىلىرىدە ئىككى پروتسېنت دەۋاتىدۇ ئىككى پروتسېنتتىن جىق ئۈچ پروتسېنت ئوشۇق يەرلىرىنى بېرىدۇ بېيجىڭغا دوكتور شان روبىرتس ئاخىرىدا خىتاينىڭ غەربنى مەركەز قىلغان دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىشكە تىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى مېنىڭچە شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى ھازىر مەۋجۇت بولغان

تىرىشىۋاتىدۇ. ھەقىقەتەن مەتبۇئات خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە يېقىنقى يىللاردا بىر بەلۋاغ بىر يول قۇرۇلۇشى رامكىسى ئاستىدا خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي ئالاقىلىرىنى كۈچەيتكەن بىر قىسىم دۆلەتلەر جۈملىدىن پاكىستان قازاقىستان قىرغىزىستان تاجىكىستان

تەپسىلاتىنى تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم ئاڭلىتىدۇ. ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىدا نۆۋەتتە ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى. مەزكۇر يىغىندا ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى بولغان سەلچۇق تۈركئوغلى ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېگەن. بەن ئايرى بىر كومىسيون ئولاراق تەلەپ ئېتمىشتىم، پەقەت گەرەكچە قىسمىنا قونۇلاراق كومىسيون ئىچەرىسىندە. مەن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مەخسۇس تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇش توغرىسىدا تەكلىپ لايىھەسى سۇنغان ئىدىم. لېكىن بۇ ئىسلام قورقۇنچى ۋە ئىرقچىلىققا قارشى تۇرۇش كومىتېتىنىڭ خىزمەت دائىرىسىگە كىرگۈزۈلگەن بولغاچقا، شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدا مەخسۇس بىر كومىتېت قۇرۇلمىغان ئىدى. شۇڭا بۇ كومىتېت شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشى كېرەك. بۇ يىل ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى ئىي پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى بولغان سەلچۇق تۈركئوغلى سۇنغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇش توغرىسىدىكى تەكلىپ لايىھىسى مۇزاكىرە قىلىنغاندىن كېيىن مۇنداق بىر كومىتېت قۇرۇلماي، ئەكسىچە، ئىسلام قورقۇنچى ۋە قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كومىتېتى ناملىق كومىتېت تەسىس قىلىنغانىدى.

ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، تۈركىيەدە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەكىللىرى ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى بار. تۈركىيەدە ئۇرۇق تۇغقانلىرى، قوشنىلىرى ۋە ئاتا ئانىلىرى شەرقىي تۈركىستاندا قالغان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز بار. شۇڭا ئالدىمىزدىكى يىغىنىمىزدا ئاممىۋى تەشكىلات مەسئۇللىرى ۋە جازا لاگېرلىرى قۇربانلىرىنىڭ شاھىتلىرى گۇۋاھلىق بېرىشىنى ئىلتىماس قىلىمەن. بىز بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويغان پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق تۈركئوغلى ئەپەندى بىلەن تېلېفون زىيارىتى ئېلىپ باردۇق. ئۇ مۇنداق دېدى. چىن زۇلمى ئالتىنداكى دوغۇ تۈركىستانداكى سويداشلارىمىزىن. مەن ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ يىغىنىدا تۈركىيەدىكى جازا لاگېرلىرى قۇربانلىرى توغرىسىدا بەزى تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بېرىش توغرىسىدا بەزى تەكلىپلەرنى سۇندۇم. ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە كومىتېتىمىز ئۇيغۇرلار توغرىسىدا بەزى مۇھىم خىزمەتلەرنى قىلماقچى. تۈركىيە پارلامېنتى بۇ ھەقتە كەچ قالغان بولسىمۇ، بۇندىن كېيىن تولۇقلاشقا تىرىشىمىز. تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى، ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىدىن ئون ئىككى نەپەر، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىدىن ئالتە نەپەر، يېشىل سول پارتىيەسىدىن ئۈچ نەپەر، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىدىن ئىككى نەپەر، ئىي پارتىيەسىدىن ئىككى نەپەر، مۇستەقىل پارلامېنت ئەزاسىدىن ئىككى نەپەر بولۇپ، جەمئىي يىگىرمە يەتتە نەپەر پارلامېنت ئەزاسىدىن تەركىب تاپقان. مەزكۇر كومىتېت تۈركىيە ئىچى ۋە سىرتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، بۇ ھەقتە دوكلات تەييارلاپ، ھۆكۈمەتكە سۇنىدىكەن. ئۇنداقتا كومىتېتنىڭ تارمىقى بولغان ئىسلام قورقۇنچى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كومىتېتى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھەقىقەتەن بىر ئىش قىلالامدۇ؟ كېلىچەك پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى بۇ توغرۇلۇق سوئالىمىزغا تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق جاۋاب بېرىپ مۇنداق يازغان، تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى بۇرۇنلا شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى توختىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېرەك ئىدى. ئەپسۇسكى ئۇنداق بولمىدى. ئەمدىلىكتە بولسىمۇ مەخسۇس بۇ مەسىلە توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ پىلانلارنى تۈزۈشى ياخشى ئىش. مەزكۇر كومىتېت ھەرقايسى سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىدىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەتنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ زىيارەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلىشىنى تەلەپ قىلىشى كېرەك. بىز ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن تارتىپ بۇ تەلىپىمىزنى تەكىتلەپ كېلىۋاتىمىز. ئەپسۇس تېخىچە ئەمەلگە ئاشمىدى. ئەگەر ھۆكۈمەت توسۇپ قويمىسا، كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن نۇرغۇن ئىشلارنى قىلالايدۇ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسى رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىت ئەپەندى بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى. مەنچە تۈركىيە پارلامېنت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى تارمىقىدا يېڭى قۇرۇلغان ئىسلام قورقۇنچى ۋە ئىرقچىلىققا قارشى تۇرۇش تارماق كومىتېتىنىڭكى ئۇيغۇرلار دۇچار كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى بولۇپمۇ تۈركىيەدىكى ۋەتەندىكى تۇغقانلىرى بىلەن ئالاقە قىلالمايۋاتقان ياكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى تۈرمىدە جازا لاگېرلىرىغا سولانغان كىشىلەر توغرىسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، بۇ ھەقتە بىر دوكلات تەييارلاپ، بۇ دوكلاتنى تۈركىيە پارلامېنتىغا، تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە تەقدىم قىلىپ، بۇ ئارقىلىق تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى خىتاي بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدا ياكى باشقا خەلقئارالىق سورۇنلاردا بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى پاكىتلىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇشى ئەلۋەتتە ياخشى بىر ئىش. ھازىرغىچىلىكمۇ تۈرك گىراژدانى بولغان خېلى كۆپ كىشىلەرنىڭكى خىتايدا لاگېرلاردا ۋە تۈرمىلەرگە ئۇزۇن يىللىق قامالغانلىقىنى بىلىمىز. بۇ مەسىلىنىڭمۇ يېڭىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىرقى مەۋجۇت ئەھۋالىنىڭ بىراز بولسىمۇ بىر ياخشىلىنىشىغا بىر پايدىسى بوپ قېلىش ئېھتىمالى بار. بۇ جەھەتتىن بۇ قۇرۇلغان بۇ تارماق كومىتېتنىڭكى بۇ ئېلىپ بېرىدىغان تەكشۈرۈشىنى ياخشى بىر باشلانغۇچ دەپ قاراشقا بولىدۇ. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.